ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ອົງສາທຸລະກິດນອກແຜນເນາະ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນເອພິໂຊດພິເສດສຸດໆພິເສດ ບໍ່ຄິດວ່າສິໄດ້ມາອັດຜູ້ດຽວຢູ່ເຮືອນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າກໍທຸກຄົນກໍສິຮູ້ສະພາບນຳກັນເນາະ ກໍຖືວ່າມື້ນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ອັ ນ ມີຫຍັງມາເລົ່າເປັນພິເສດເທື່ອດອກ ແຕ່ວ່າກໍຕາມຄຳສັນຍາເນາະ ຄື ອາ ລາຍການອົງສາທຸລະກິດເຮົາກໍພະຍາຍາມອອກທຸກອາທິດຢູ່ແລ້ວ ກະເລີຍວ່າ ບາດນີ້ເວົ້າບ່ອນແທ້ກໍແມ່ນ ຜ່ານມາເຮົາກໍສິບັນທຶກ ຢູ່ໃນຫ້ອງສະຕູ ກະສິເປັນຫ້ອງທີ່ວ່າມີມີແຂກມາວ່າຊັ້ນສະ ກໍບໍ່ແມ່ນສະຕູເລີດຫຼູ ແຕ່ວ່າຢ່າງໜ້ອຍກໍແມ່ນມີແຂກເຂົ້າມາ ລະກະເຮົາກໍນັ່ງລົມກັນຢູ່ ຢູ່ໃນ ອາ ຫ້ອງຮັບແຂກນັ້ນ ບາດນີ້ໃນສະພາບປັດຈຸບັນເນາະ ກ ະຫວັງວ່າບັນດາທ່ານທີ່ຕິດຕາມຢູ່ນີ້ກະສິ ກຳລັງປັບເນື້ອປັບໂຕ ຫຼືວ່າໃຜທີ່ເຂົ້າທີ່ເຂົ້າທາງແລ້ວກໍຍິນດີນຳ ແຕ່ວ່າຄຶດວ່າຄືສິບໍ່ມີໃຜກ້າບອກເຕັມຮ້ອຍວ່າເຮົາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ອາ ກຽມພ້ອມຮັບທຸກຢ່າງ ເພາະ ວ່າທຸກຢ່າງມັນກະຍັງເຄື່ອນຢູ່ ມື້ນີ້ກະເລີຍວ່າຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດວ່າຄົນດຽວ ລະກະສິມາຊວນກັນລົມເຖິງເລື່ອງ ອາ ເອພິໂຊດຕ່າງໆທີ່ຜ່ານມາຂອງອົງສາທຸລະກິດແດ່ ລະກະລວມເຖິງສະພາບທີ່ເຮົາເປັນຢູ່ ປັດຈຸບັນນີ້ ໂຄວິດ ຄັນສິວ່າສິເອີ້ນເປັນຮອບກໍສິຮອບສອງເນາະ ຄັນເວົ້າເປັນຮອບໃຫຍ່ໆຫັ້ນ ລະເຮົາສິດຳເນີນກັນຈັ່ງໃດ ໃນແງ່ຂອງທຸລະກິດ ເຮົາສິເບິ່ງບັນຫາແບບນີ້ນີ້ນະຄືຈັ່ງໃດ ລະເຮົາສິປັບໂຕຕໍ່ໄປໄ ດ້ຈັ່ງໃດດີ ບາດນີ້ມື້ນີ້ນີ້ກະຖືວ່າ ຄັນສຽງ ຫຼື ພາບບໍ່ຊັດເຈນແດ່ກະຕ້ອງຂໍອະໄພ ອາ ບໍ່ແມ່ນວ່າຍ້ອນອຸປະກອນປານໃດດອກ ກະຂຶ້ນນຳຫ້ອງອີ່ຫຍັງເນາະ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຈັດຄັກປານໃດ ສ່ວນອຸປະກອນນີ້ກະຖືວ່າບັນທຶ ກຢູ່ໃນ ອາ Samsung ນີ້ແຫຼະເນາະ ກະເປັນ ອາ ເປັນ ເປັນ Galaxy Note ຕ້ອງຂອບໃຈທາງ Samsung ທີ່ໃຫ້ມາລອງໃຊ້ດົນເຕີບແລ້ວແຫຼະ ກະຍັງຍັງຄົງໃຊ້ໄດ້ດີຢູ່ ກະເລີຍວ່າ ອາ ຖືໂອກາດໃຊ້ອຸປະກອນໂຕນີ້ທີ່ວ່າພໍສິອັດໄດ້ແດ່ ບາດນີ້ ອາ ເວົ້າກັນເລື່ອງຂອງ ອັນ ໂຄວິດຮອບໃໝ່ນີ້ເນາະ ທີ່ຈິງ ອັນ ຕັ້ງແຕ່ຮອບທຳອິດແລ້ວເນາະ ເຫດຜົນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ອົງສາທຸລະກິດເຮົາຈັດຂຶ້ນມານີ້ ກໍຕັ້ງແຕ່ຮອບທຳອິດ ລະເຮົາກໍເຫັນລະວ່າ ບັນຫາລະດັບໂຄງສ້າງ ເລື່ອງຂອງ ອາ ການທຸລະກິດທີ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າເປັນ ຄັນເປັນໄປໄດ້ເຮົາກໍຄວນເພີ່ມ ອາ ສິນຄ້າຜະລິດພາຍໃນ ຫຼືວ່າບໍລິການທີ່ເຮັດກັນໄດ້ພາຍໃນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ເປັນທີ່ເພິ່ງຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນນັ້ນ ກໍແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈອັນໜຶ່ງຂອງລາຍການອົງສາທຸລະກິດທີ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຂຶ້ນມາຫັ້ນ ດັ່ງນັ້ນຫັ້ນ ຜ່ານມາເຮົາກໍຈຶ່ງຄ່ອຍເຊີນແຂກມາ ມາກໜ້າຫຼາຍຕາ ຢູ່ປະມານ 10 ກວ່າເອພິໂຊດເນາະ ປະມານ 10 ປາ ຍໃກ້ໆສິ 20 ແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນຫັ້ນກະມີແຂກທີ່ວ່າ ມື້ນີ້ກະໄດ້ໂນດໄວ້ຢູ່ ກະເປັນແຂກທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມລາຍການເຮົາຫັ້ນ ຜ່ານມາກໍເຫັນຄວາມສຳຄັນຕັ້ງແຕ່ຮອບທຳອິດແລ້ວວ່າ ມັນສິມີຜົນກະທົບຫຼາຍແນວ ບໍ່ວ່າເລື່ອງ ຂອງຄວາມ ອາ ຄັນສິວ່າແມ່ນຄວາມອາດສາມາດໃນການທີ່ວ່າເຮົາສາມາດຜະລິດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍເອງ ຫຼືວ່າເຮົາສາມາດລ້ຽງກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ຫັ້ນນະ ກະຖືວ່າເຮົາສິເອື່ອຍອີງທາງນອກໜ້ອຍລົງ ລະເວົ້າເຖິ ງເລື່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມັນກະສິກ່ຽວພັນກັນໄປໝົດຫັ້ນແຫຼະ ກະເລີຍວ່າເຮົາກໍພະຍາຍາມຊອກຫາຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ວ່າ ອາ ຢູ່ໃນທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ຢາກໃຊ້ຄຳວ່າກຸ່ມສ້າງ ກຸ່ມທີ່ວ່າຜະລິດ ລະຢູ່ໃນຫັ້ນຫັ້ນ ເຮົ າກະເຫັນວ່າ ອັນ ລູກຄ້າ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ວ່າໄດ້ແວ່ວຽນມາ ຢາມລາຍການເຮົາ ຄັນທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ຕິດຕາມນີ້ ພວກເຮົາກໍແບ່ງເປັນໄດ້ 4 ໝວດໃຫຍ່ ລະເຮົາຄິດວ່າບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນລາຍການເຮົານີ້ນະ ຂ ະເຈົ້າກະໄດ້ເຮັດຫຼາຍແນວທີ່ວ່າເປັນສິນຄ້າພາຍໃນອີ່ຫຼີ ລະກະພະຍາຍາມທີ່ວ່າຜັກດັນສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຜະລິດ ລະກະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນ ຄືເຮົາເຫັນອັນເດັ່ນໆ ກະຄືປະເພດທີ່ເປັນສິນຄ້ າໃຊ້ທົດແທນໄດ້ກັບທານຝັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍເປັນສິນຄ້າທີ່ວ່າເປັນມິດຕໍ່ທຳມະຊາດຫັ້ນ ລະກະຜະລິດຫຼາຍແນວທີ່ວ່າໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ຄືຍອດຊຳນີ້ເນາະ ເພິ່ນກະເອົາເຂົ້າ ອາ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍນີ້ ກະເປັນຕົວ ຢ່າງທີ່ດີຫຼາຍທີ່ວ່າໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຫັ້ນ ລະກະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ສ້າງຕະຫຼາດກັນຂຶ້ນມາ ລາວດີແມ່ນເປັນອີກ ອາ EP ໜຶ່ງທີ່ຢາກ ຢາກເຊີນຊວນໃຫ້ໄປຟັງ ທາງອ້າຍເຊຍທາ ຫັ້ນ ເພິ່ນມາເລົ່າໃຫ້ຟັງເລື່ອງຂອງການທີ່ວ່ານຳໃຊ້ ອາ ວັດຖຸດິບທີ່ເຮົາມີທ່າແຮງຢູ່ປະເທດເຮົາ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາສາມາດຜະລິດແລ້ວລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ແມ່ນຜະລິດໄດ້ຊື່ໆ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງມູນຄ່າເພີ່ ມທີ່ມູນຄ່າສູງ ທີ່ເຮົາສິສົ່ງອອກໄປໄດ້ນີ້ແມ່ນ ອາ ລາວດີເປັນໜຶ່ງຕົວຢ່າງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍທີ່ເຮົາສິເຂົ້າໄປເບິ່ງ ອີກຕົວໜຶ່ງແມ່ນ ໝໍ່ໆ ໃໝ່ລ່າສຸດເລີຍແຫຼະ ແມ່ນເກນ ກະແລັມຕັດເນາະ ອັນນີ້ກະປະທັບໃຈກັບຜູ້ທີ່ ເພິ່ນລິເລີ່ມທຸລະກິດເນາະ ເອີ ເພິ່ນກະໄປຮຽນຕີ ຮຽນໂທຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ປະເທດໄທນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນກະຈົບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ໄທຫັ້ນ ລະກະສຸດທ້າຍກໍມາຕັດສິນໃຈຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຢູ່ນຳ ອາ ເຮັ ດວຽກທະນາຄານເນາະ ຄັນຈື່ບໍ່ຜິດຫັ້ນ ເພິ່ນກໍເຮັດວຽກທະນາຄານ ແຕ່ກະຕັດສິນໃຈວ່າຢາກ ອາ ເປັນຜູ້ປະກອບການ ລະກະສ້າງອີ່ຫຍັງທີ່ເປັນ ອາ ຄັນສິວ່າແມ່ນກາສິນຄ້າພາຍໃນເຮົາຜະລິດໄດ້ ແລະ ອີກໝ ວດໜຶ່ງທີ່ເຮົາເຫັນກະເປັນໝວດທີ່ເປັນໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນຫຼາຍໆ ແນວໃຊ້ເປັນ ອາ ເປັນເນັ້ນຄວາມຮູ້ເນາະ ເປັນກຸ່ມທີ່ creativity ຄືລາຍລາວແລັບນີ້ກະເປັນບໍລິສັດ IT Tommy Atelier ກະເປັນ ອາ ອອກແບບສະຖາປະນິກທີ່ວ່າໃ ຫ້ບໍລິການພາຍໃນ ມູວມົງເນາະ ເປັນອີກກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ວ່າໜ້າ ໜ້າສົນໃຈຂອງ ອາ ທາງໄກ່ນີ້ ທີ່ວ່າເລື່ອງຂອງຕັດ ອອກແບບ ຍົກລະດັບ ອາ ຮູບແບບຂອງການທີ່ວ່າໃຫ້ບໍລິການ ອັນ ຕັດຫຍິບນີ້ ສິນຄ້າຫັດຖະກຳນີ້ບໍ່ໃຫ້ວ່ າເລີຍເນາະ ຜ່ານມາກໍມີ Her Works ທີ່ວ່າຂອງຕຸກຕາ ມີອອກພົບຕົກຢູ່ຫຼວງພະບາງທີ່ເຮົາໄປມາໝໍ່ໆນີ້ ມີຂອງ ຕ້ອມ Collection ຊຶ່ງເຮົາເຫັນວ່າແຕ່ລະ ແຕ່ລະແບຣນ ແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ນີ້ແມ່ນກະຖືວ່າພະຍາຍາມ ຜະລິດ ລະກະໃຊ້ວັດຖຸ ດິບພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນສາຍບໍລິການເຮົາກໍເຫັນ Shopping D ທີ່ວ່າພະຍາຍາມສ້າງເປັນອີກຟັນເຟືອງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຂອງ ອາ ສິນຄ້າຕ່າງໆຫັ້ນເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກ Short Cut ແມ່ນເປັນໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ທີ່ວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ອາ ຍົກລະດັບຂອງຊື່ເນາະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຂອງທີ່ວ່າເປັນສິນຄ້າ ສິນຄ້າໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງໂຕບໍລິການເນາະ ເປັນດົນຕີ ເປັນ ອາ ສິນລະປິນ ທີ່ວ່າເພິ່ນເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ ອາ ໃຫ້ມີຄວາມນິຍົມ ໂ ດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃໝ່ໆ ບັນຊີ ດອດລາເນາະ ກະເປັນ ອາ ໂປຣແກຣມເຮັດບັນຊີ ທີ່ວ່າ ອາ ເປັນໂປຣແກຣມເມີຄົນລາວເຮົາທີ່ເຫັນເຖິງບັນຫາ ແລ້ວກະ ແທນທີ່ເຮົາຊິໄປໃຊ້ໂປຣແກຣມຕ່າງປະເທດນີ້ ກະແມ່ນ ທາງເພິ່ນນີ້ກະສ້າງຂຶ້ນມາ IT Corner ກໍເປັນບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ IT ບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ວ່າພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດພາຍໃນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ກະເຫັນແລ້ວເນາະ ໃນ wave ທີ 1 ໃນຮອບທີ 1 ຂອ ງ ອາ ໂຄວິດ 19 ຫັ້ນ ທີ່ເຮົາເຫັນຜ່ານມາຫັ້ນ ທີ່ວ່າ ທຸກຄົນກໍພະຍາຍາມປັບໂຕຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເວົ້າຢູ່ ອາ ອາດຈະໃນລາຍການນີ້ແດ່ ແລ້ວກະລາຍ ລາຍການອື່ນໆນຳ ກໍຊິເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ VUCA ຫັ້ນ V U C A ເນາະ ພາສາອັງກິດ 4 ຄຳນີ້ ທີ່ວ່າມັນໝູນວຽນກັບມາຫາເຮົາອີກແລ້ວ ລະມັນແມ່ນອີ່ຫຍັງແດ່ ກັບ ມັນກໍມາຈາກຄຳສັບພາສາອັງກິດ ທີ່ວ່າ 4 ຄຳ ທີ່ວ່າເຮົາເຄີຍເວົ້າໃຫ້ກັນຟັງວ່າ ເຮົາ ຄວາມຈິງເວລ າເຮົາເບິ່ງເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຕອນນີ້ ທີ່ເປັນ ອາ ໂຄວິດ 19 ມັນກະເປັນປາກົດການພຽງແຕ່ໜຶ່ງ ໜຶ່ງປາກົດການທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ໂລກນີ້ມັນປ່ຽນໄປຮອດໃສແລ້ວ ລະຄື ຄືຮູ້ຫັ້ນແຫຼະ ຄັນເຮົາເຜີ ເຮົາ ເຮົ າຄິດວ່າ ໂອ ມັນຜ່ານໄປລະ ເຮົາຊິເລີ່ມລຸຍໃນແງ່ຂອງທຸລະກິດ ເຮົາຊິເລີ່ມລົງທຶນລະ ກະບັດນີ້ແຫຼະ ບັດກັບມານີ້ແມ່ນກັບມາແບບບໍ່ຕັ້ງໂຕຄືກັນ ລະຄັນເຮົາເບິ່ງໃນຂະໜາດລະດັບໂລກ ກະບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າປະເ ທດເຮົາທີ່ວ່າຖືກແຮງສຸດນີ້ ຫຼາຍໆປະເທດນີ້ແມ່ນທີ່ເຄີຍຄິດວ່າມັນຜ່ານໄປແລ້ວ ກະເຜີ ແລ້ວກະຖືກຕ່ອຍຄືນນີ້ ກະຖືວ່າໜັກເບິດທຸກຄົນ ລະຄັນ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາມາເບິ່ງໃນອັນກອບຂອງ VUCA ພາສາອັງກິດ 4 ຄຳ ທີ່ວ່ າ VUCA ທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກ ອາ volatility uncertainty ແລ້ວກະ complexity ແລ້ວກະ ambiguity ຊຶ່ງແປ ແປໄດ້ຈັ່ງຊີ້ ຄຳທີ 1 ໂຕ ອາ volatility ກໍຄືໂລກດຽວນີ້ທີ່ວ່າມັນປ່ຽນແປງໄວຫຼາຍ ແລ້ວກະ uncertainty ກໍບໍ່ແນ່ນອນ ອັນທີ 3 ແມ່ນ complex ມັນຊັບຊ້ອນ ອັນທີ 4 ກໍຄືມັນຄຸມເຄືອ ambiguity ນີ້ ເພາະສະ ນັ້ນ ຄັນເຮົາເບິ່ງໃນ 4 ຄຳນີ້ ຍັງຄົງອະທິບາຍສະພາບທີ່ມັນເປັນຫັ້ນນະ ມັນເຮັດໄດ້ດີ ລະບັດນີ້ ອາ ກໍພະຍາຍາມຊອກຫາວ່າມັນມີວິທີຮັບມືໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄວາມຈິງກະ ເຮົາເຫັນ ເຫັນແລ້ວວ່າມັນເປັນບັນຫາລະດັບ ໃຫຍ່ຫຼາຍ ທີ່ເກີນກວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຊິມາ ເຮົາປັບປຸງແກ້ໄຂມັນ ປ່ຽນແປງມັນໄດ້ດ້ວຍໂຕເຮົາ ເຮົາ ເຮົາເອງ ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ແມ່ນໂຕເຮົາເອງຕ້ອງປັບເຮົາ ໃຫ້ມັນຢູ່ໃນສະພາບຄືຈັ່ງຊີ້ໄດ້ຄືຈັ່ງໃດ ລະ ອັນ ໜຶ່ງເນາະ ເອີ ເທົ່າທີ່ຕິດຕາມມາ ແລະກະເຮົາເບິ່ງມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ ແລະກະເບິ່ງຈາກສະພາບຕົວຈິງແລ້ວນີ້ ອັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຢາກຝາກເຖິງບັນດາໝູ່ເພື່ອນຜູ້ປະກອບການທັງຫຼາຍຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນເລື່ອງສຸ ຂະພາບເນາະ Health is new wealth ເນາະ ຄືເຂົາເວົ້າ ສຸຂະພາບນີ້ແຫຼະສິພາເຮົາໄປສູ່ ອ່າ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງ ຫຼືວ່າຊັບສິນອີ່ຫຍັງໃໝ່ ກະແລ້ວແຕ່ ສຸດທ້າຍຄັນສຸຂະພາບເຮົາບໍ່ໃຫ້ນີ້ແມ່ນ ທຸກຢ່າງມັນກະສິໄປຕໍ່ບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ທີ່ ສິເປັນໜີ້ໝູ່ນີ້ກະ ຄັນສຸຂະພາບບໍ່ ບໍ່ດີນີ້ກະເຮັດວຽກມາແທນໜີ້ຍາກເດີ້ ຄັນຜູ້ທີ່ມີລົ້ນເຫຼືອຢາກລົງທຶນ ຢາກລຸຍທຸລະກິດ ກະສິເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າສຸຂະພາບເຮົາບໍ່ໃຫ້ນີ້ກະສິໄປຕໍ່ບໍ່ຮອດໃສ ເພາະສະນັ້ນນີ້ ສຸຂະພາບ ສຳຄັນຫຼາຍ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຫັນມາເບິ່ງສຸຂະພາບ ແລະກະ ເລື່ອງຂອງການຕິດຕາມສື່ນີ້ ກະແມ່ນຕິດຕາມຢ່າງມີສະຕິຫັ້ນແຫຼະ ມີວິທີທີ່ວ່າເຮົາໃນນາມຜູ້ປະກອບການຫຼາຍໆທ່ານນີ້ກະຄືສິພໍ ມີ ອ່າ ທັກສະເບື້ອງ ຕົ້ນພໍທີ່ວ່າສິໄຈ້ແຍກ ອັນໃດແມ່ນ ອັນໃດບໍ່ແມ່ນ ອັນໃດແມ່ນຂ່າວແທ້ ຂ່າວບໍ່ແທ້ ກະ ອ່າ ໃຫ້ກວດສອບຫັ້ນແຫຼະເນາະ ແລະ ບາດນີ້ ກະເພາະສະນັ້ນ ເລື່ອງສຸຂະພາບນີ້ ນອກຈາກວ່າ ອ່າ ອອກກຳລັງກາຍແລ້ວ ກິນດີ ແລ້ວ ຢ່າສູ່ລືມນອນ ຕ້ອງພັກຜ່ອນໃຫ້ພໍ ເພາະວ່າ ອ່າ ໃນໄລຍະ ຫວ່າງ 5 ປີ 10 ປີມານີ້ ເຮົາຄິດວ່າປາກົດການຢູ່ໃນລະດັບຫຼາຍໆປະເທດ ເຮົາກໍເຫັນມາແລ້ວເນາະ ຫຼາຍຄົນທີ່ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ອອກກຳລັງກ າຍສະໝ່ຳສະເໝີ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍການ ອ່າ ພັກຜ່ອນນອນຫຼັບນີ້ນະ ບໍ່ພຽງພໍນີ້ກະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້ຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ ແລະ ອ່າ ອີກເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເລື່ອງຂອງການທີ່ວ່າ ຄັນເຮົາສິເລີ່ມລົງທຶນ ຫຼື ສິ ເຮັດທຸລະກິດຫຍັງໃໝ່ ຕອນນີ້ຄິດວ່າຕ້ອງໄດ້ຄິດດີໆ ອ່າ ທາງ ຫຼືວ່າຜົນທີ່ສິຕອບຮັບນີ້ ເຮົາເອງກະຕ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໃຫ້ເຫັນແຈ້ງຫັ້ນແຫຼະວ່າມັນສິ ໄລຍະຍາວຫຼາຍນີ້ ເວົ້າແທ້ໆກະແມ່ນຍາກກະຍາກຫັ້ນແຫຼະ ຄວາມແຮງເຮັດຫຍັງຍາວໆນີ້ ກະຄືຄວາມ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີຢູ່ ມັນ ມັນກະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອ່າ ປະເມີນຍາກຍາກ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຕ້ອງເບິ່ງອີ່ຫຍັງທີ່ວ່າມັນໃກ້ໂຕ ມັນສາມາດເຫັນພາບໄດ້ ໃນນາມທຸລະກິດນ້ ອຍໄດ້ ອັນນີ້ແລະກະໃນນາມຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວເນາະ ຄັນທ່ານໃດທີ່ມີອີ່ຫຍັງທີ່ຢາກຄອມເມັນນີ້ ກະຍິນດີເລີຍ ກະເປັນການແລກປ່ຽນຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ຄືເວົ້າແຫຼະ ມື້ນີ້ກະເປັນເອພິໂຊດພິເສດ ກະ ຂໍອະນຸຍ າດມາແລກປ່ຽນກັນຈັ່ງຊີ້ ແລະ ຖ້າໃດມີຫຍັງກະລົບກວນວ່າສົ່ງເຂົ້າມາເປັນຄອມເມັນຫັ້ນແຫຼະ ແລະກະແຊັດມາ ເຮົາກໍອາດຈະໂອ້ ໂອ້ລົມກັນຕື່ມ ແລະ ໃນຍຸກຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນທີ່ເຮົາຂາດບໍ່ໄດ້ນີ້ເລີຍ ຄືຈຳເປັ ນແທ້ໆ ແມ່ນເລື່ອງຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ບໍ່ວ່າສິເປັນການຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບທີ່ປ່ຽນໄປ ຫຼືວ່າຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກັບໂອກາດໃໝ່ໆທີ່ມັນສິແລ່ນເຂົ້າມາ ແລະກະ ອ່າ ດ້ານ ດ້ານໜຶ່ງທີ່ຢາກ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນວິເຄາະຄືນທຸລະກິດໂຕເອງຫັ້ນແຫຼະ ວ່າໃນເມື່ອ ອ່າ ຍົກຕົວຢ່າງ ອັນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງ ໜຶ່ງຕົວຢ່າງວິກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບໂຄວິດນີ້ແລ້ວຫັ້ນນະ ໃນເມື່ອມັນຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວນີ້ ເຮົາໝັ້ນໃຈຂະໜາດໃດວ່າ ເ ຮົາສິກັບໄປໄດ້ຄື ເອີ ກ່ອນໂຄວິດແທ້ໆ ມັນຕ້ອງເບິ່ງວ່າພຶດຕິກຳຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼືວ່າຄູ່ຄ້າເຮົາປ່ຽນໄປຂະໜາດໃດ ອັນນີ້ນີ້ ຄັນໂຕເອງບໍ່ເບິ່ງນີ້ກໍຕອບຍາກ ເພາະວ່າໂຕເອງຊິຮູ້ດີທີ່ສຸດວ່າໃນຂົງເຂດທຸລະກິດຂອ ງໂຕເອງນະ ແລນສະເຄບ ຫຼືວ່າ ອ່າ ພູມມິທັດໃຫຍ່ໆມັນນີ້ນະ ປ່ຽນໄປຈັ່ງໃດແລ້ວ ອັນຢາກປຽບທຽບກໍຄືຄັນສົມມຸດວ່າເຮົາຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານໝູ່ບ້ານໜຶ່ງ ແລ້ວມັນມີຫ້ອງນ້ຳໄຫຼມາຢູ່ ແລ້ວມື້ໜຶ່ງທີ່ວ່ານ້ຳມັນແຫ້ງລົງນີ້ນ ະ ຄັນເຮົາ ເຮົາ ເຮົາອາດຈະເບິ່ງຄືວ່ານ້ຳແຫ້ງ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່ານ້ຳມັນປ່ຽນທິດຫັ້ນນະ ເຮົາຊິຮູ້ ຮູ້ທັນບໍ່ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄືນ້ຳແຫ້ງໃນແຕ່ລະປີທີ່ວ່າລະດູແລ້ງຊື່ໆຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າຖ້າວ່ານ້ ຳມັນ ມັນປ່ຽນທິດ ປ່ຽນລະດັບໄປແລ້ວ ຄັນແມ່ນຄື້ນ ຄື້ນສຽງ ຄື້ນດົນຕີ ຄື້ນໂທລະສັບນີ້ກໍ ຖ້າຫາກມັນປ່ຽນຄື້ນໄປແລ້ວ ເຮົາ ເຮົາຍັງຊິມາຢູ່ບ່ອນເກົ່ານີ້ ກະຊິມີສ່ວນ ບັດນີ້ແນ່ນອນ ເມື່ອເຮົາຊິປັບໂຕ ມັນກໍເລື່ອງຂອ ງການຮຽນຮູ້ຫັ້ນແຫຼະ ການຮຽນຮູ້ນີ້ ກະເລີຍຫຼີກບໍ່ພົ້ນວ່າ ເຮົາເອງແຕ່ລະຄົນກຽມພ້ອມກັບຫຼາກຫຼາຍ ສາຂາອາຊີບຄືຈັ່ງໃດ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ບັດນີ້ໃນນາມຜູ້ປະກອບການກໍຄື ໃນ ໃນທີ່ນີ້ກໍຄື ເຮົາສາມາ ດເຊື່ອມສິ່ງທີ່ເຮົາມີໃນທຸລະກິດປັດຈຸບັນໄປສູ່ທຸລະກິດໃໝ່ໄດ້ຂະໜາດໃດ ອັນນັ້ນຫັ້ນກະຖືວ່າເປັນມຸມໜຶ່ງເນາະ ທີ່ອາດຈະຕ້ອງ ອ່າ ເບິ່ງນຳກັນຫັ້ນແຫຼະ ວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ນີ້ຊິເປັນການດີ ບາດນີ້ ອ່າ ກ່ອນທີ່ ຄິດ ວ່າຊິປະໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຊ່ອຍກັນນີ້ແຫຼະ ສົນທະນານຳກັນນີ້ ອັນໜຶ່ງທີ່ຢາກເວົ້າ ແລ້ວໄລຍະຫຼັງຂ້າພະເຈົ້າກະຄຶດວ່າມັນ ມັນເໝາະສົມຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ມັນເປັນພາສາອັງກິດເນາະ ແຕ່ດຽວເຮົາ ຊິແປກັນ ອັນມັນກະຊິບອກວ່າ do what you can with what you have where you are ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາເຮັດໃນສະພາບຈັ່ງຊີ້ນີ້ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ກໍຄື ເຮົາ ເຮົາເຮັດຊ່ຳເຮົາເຮັດໄດ້ ເຮັດດ້ວຍ ດ້ວຍສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີນີ້ນະ ແລ້ວກະສະ ຖານທີ່ໃດທີ່ເຮົາຢູ່ ເຮົາກໍພະຍາຍາມເຮັດຢູ່ຫັ້ນ ໝາຍເຖິງເຮົາອາດຈະບໍ່ ບໍ່ສາມາດຕ້ອງໄດ້ບຸກບືນໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍໆຫັ້ນນະ ເພາະວ່າຄັນເຮົາຄຶດຄືນ ອ່າ ເວລາສະພາບທີ່ມັນ ມັນກະທົ ບມາແລ້ວຫັ້ນນະ ຄັນເຮົາຄິດຄືນຫວ່າງລຸ້ນອ້າຍ ລຸ້ນເອື້ອຍ ລຸ້ນອາວ ລຸ້ນອາ ລຸ້ນນ້າ ລຸ້ນລຸງ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ລະທ່ານເພິ່ນກະຜ່ານມານີ້ກະເລີ່ມຈາກນ້ອຍເບິດຫັ້ນນະ ເລີ່ມຈາກຍາມບໍ່ມີ ແລ້ວຄັນບໍ່ມີແລ້ວຊິສ້າງໄ ປສູ່ການມີນີ້ ສຸດທ້າຍມັນກະແມ່ນກຳລັງໃຈ ການຊອກຮູ້ ການ

ມີສະຕິ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງ ອ່າ ເຮັດໄດ້ ດ້ວຍຂອບເຂດ ດ້ວຍຄວາມຈຳກັດທີ່ພໍມີຫັ້ນ ແລ້ວກະພົບກັນໃໝ່ EP ໜ້າຂອງອົງສາທຸລະກິດ ມີຫຍັງກະຝາກຄອມເມັ້ນ ແລ້ວກະບໍ່ວ່າຊິເປັນຄຳຖາມ ຫຼືວ່າຄຳ ຄຳເຫັນເນາ ະ ຝາກໄວ້ຢູ່ນີ້ ແລ້ວເຮົາ ເຮົາຊິສືບຕໍ່ສົນທະນາໄປນຳກັນ ພົບກັນໃໝ່ EP ໜ້າ ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະກະບໍ່ໃຫ້ ອາ ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ແຜ່ເຊື້ອເນາະ ຜູ້ໃດເປັນຈັ່ງໃດກໍແມ່ນເລື່ອງໃຫ້ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຄືຢູ່ເຮືອນ ໃ ຫ້ຢູ່ເຮືອນທີ່ສ ດີທີ່ສຸດໃນໄລຍະນີ້ ເພາະວ່າອອກໄປແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໂລດເດ້ ເຈົ້າ ຂໍໄປກ່ອນແທ້ໆ ພົບກັນໃໝ່ EP ໜ້າ ສະບາຍດີ